ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຢ່າງກະທັນຫັນ ລັດວິກຕໍເຣຍຖືກລັອກດາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ 5 ມື້ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ທ່ຽງຄືນຂອງມື້ນີ້ ວັນສຸກທີ 12 ກຸມພາ 2021 ຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ທ່ຽງຄືນຂອງວັນພຸດທີ 17 ກຸມພາ 2021 ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຫກໂຮງແຮມ Quarantine Holiday Inn ໜ້າທີ່ສະໜາມບິນຂອງນະຄອນແມລເບີນ ໄດ້ໄປຕິດແປດໃສ່ຄົນເຖິງ 13 ຄົນແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Daniel Andrews ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ເວົ້າວ່າ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນສາຍພັນໃໝ່ອັງກິດ ທີ່ເປັນສາຍພັນທີ່ຕິດ ແປດກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສະໜັບສະໜູນການລັອກດາວໃນຄັ້ງນີ້ນັ້ນ ຍ້ອນມີການຢ້ານກົວວ່າສາຍພັນອັງກິດນັ້ນຈະລະບາດເປັນວິກິດຂຶ້ນ ລັ ອກດາວນີ້ກັງວົນກັງວາຍຄົນຂອງແມລເບີນຂຶ້ນແລ້ວ ເຊັ່ນ ຟ້າວຟັ່ງໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງອັນຈຳເປັນຕ່າງໆນານາ ໃນການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນແມ່ນວ່າ ທຸກໆຄົນອອກບ້ານອອກເຮືອນບໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່ສຳລັບກໍລະນີ 1 ໄ ປຊື້ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ 2 ໄປວຽກໄປການ ໄປໂຮງຮຽນ 3 ໄປດູແລຄົນອື່ນ 4 ໄປອອກກຳລັງກາຍໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ 5 ທຸກຄົນໄປໄກບໍ່ໄດ້ກາຍ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດຈາກບ້ານເຮືອນ ນອກຈາກວຽກງານອັນຈຳເປັນ ແລະ ຊຸບເປີ 6 ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ນອກຈາກໃນເມື່ອຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນຂອງຕົນ 7 ບໍ່ໃຫ້ໃຜມາຫາຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ 8 ຮ້ານຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຖືກປິດ 9 ບໍ່ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະຊົນ 10 ຕ້ ອງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ 11 ໂຮງຮຽນປິດ ຍົກເວັ້ນສຳລັບເດັກທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ 12 ວັດໂບດໃນດ້ານສາສະໜາປິດ 13 ຈັດວິວາມົງຄຸນບໍ່ໄດ້ 14 ຊາປະນະກິດສົບໃຫ້ມີຄົນໄດ້ບໍ່ເກີນ 10 ຄົນ 15 ສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ ດັ່ງສ ະລອຍນ້ຳ swimming pool ແລະ ຫໍສະໝຸດ ຕ້ອງປິດ ສຳລັບພວກທີ່ຈະໄປເບິ່ງໄປຊົມການແຂ່ງຂັນກິລາເທັນນິສ Australian Open ແມ່ນເຫີມແລ້ວ ຍ້ອນລັອກດາວນັ້ນ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ